۽ هي به گڻ ياد ڪريو ته جڏهن اوهان کي فرعون جي ماڻهن کان ڇڏايوسون، جي اوهان کي ڏاڍو ايذاء چکائيندا هئا، جو اوهان جا پٽ ڪهندا هئا، ۽ اوهان جون ڌيئرون جيئريون ڇڏيندا هئا، ۽ ان ۾ اوهان جي پالڻهار کان اوهان لاء وڏي پرک هئي.